SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງມາແລ້ວ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະຊາຊົນລາວຖືກບຸກລຸກໂດຍແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ພັກລັດ ພວກເພິ່ນກໍພະຍາຍາມປ້ອງກັນປະຊາຊົນຈາ ກພະຍາດດັ່ງກ່າວ ໂດຍຫຼາຍວິທີການ ເຊັ່ນວ່າສັກຢາວັກຊີນ ແລະ ອື່ນໆ ຕ່າງໆນານາ ແຕ່ປາກົດວ່າໃນການສະກັດກັ້ນນັ້ນ ມັນມີການຂາດຕົກບົກຜ່ອງບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເຊິ່ງວ່າບັດນີ້ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິ ປະຊົນລາວຍົກລະດັບການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕອນນີ້ເນາະ ທາງສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ເພິ່ນກ ະໄດ້ຕຽມກວດຫາພະຍາດຜູ້ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາຈາກຄົນທຸກປະເທດ ເພື່ອເປັນການຍົກລະດັບປ້ອງກັນການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເນາະ ໂດຍໃນເລື່ອງນີ້ ທາງສຳນັກຂ່າວຊິນຫົວລາຍງານວ່າ ສຳນັກການ ຕວດຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງລາວ ເພິ່ນກະຊິກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ-19 ແລະ ກະກັກໂຕຜູ້ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າປະເທດທຸກຄົນ ເຊິ່ງກະລວມໄປເຖິງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຄົນງານຕ່າງຊາດໃນໂຄງການພັດທະນາປະເທດ ເ ພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຫຼັງພົບວ່າມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຄົນເນາະ ເປັນຄົນທີ່ເດີນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດ ນອກຈາກນີ້ ທາງສຳນັກການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງກະຍັງຈັບມືກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ ອງຖິ່ນ ແລະ ທະຫານ ກວດກາບໍລິເວນຊາຍແດນ ເພື່ອປ້ອງກັນຜູ້ລັກເຂົ້າເມືອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເນາະ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່ານີ້ ມັນກະເປັນການຊີ້ແຈງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນເວລາທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ມັນມີລຸ ລູລົມໆ ທີ່ວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານບາງຜູ້ບາງຄົນ ຫຼືວ່າຄົນຕ່າງປະເທດບາງຜູ້ບາງຄົນທີ່ເຂົ້າມາໃນລາວນີ້ ບໍ່ຖືກກັກໂຕໄວ້ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າປ່ອຍໄປເລີຍວ່າຊັ້ນເຖາະ ອັນນີ້ມັນເປັນຈັ່ງຊັ້ນຕົວແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ກະຄືທີ່ຜ່ານມ ານີ້ ເທົ່າທີ່ໄດ້ຟັງຂ່າວເນາະ ກະຄືຖ້າເປັນຄົນຕ່າງຊາດ ຫຼືວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານເນ້ຍ ກະຄືຖ້າເຂົ້າໄປກໍຊິໄດ້ຮັບການກວດຫາພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ແຕ່ວ່າການກັກໂຕນີ້ກະຄືໃຫ້ໄປຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ອ່າ ຂອງເຈົ້າຂອງເນາ ະ ແຕ່ວ່າຂ່າວນີ້ ກະຄືຕອນນີ້ ຫຼັງຈາກກວດຫາພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ກໍຍັງຕ້ອງມີການ ກັກໂຕໂດຍທາງສູນກັກໂຕຂອງ ຂອງລາວເອງເນາະ ອືມ ກໍແປວ່າແຕ່ກ່ອນເພິ່ນປ່ອຍໄປວ່າຊັ້ນ ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ນີ້ກັກໄວ້ສູນ ທີ່ວ່າເພິ່ນຫ້າງໄວ້ຫັ້ນ ອັນນີ້ມັນກະເປັນການທີ່ວ່າເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າໃນຕ່າງປະເທດນີ້ ຍົກຕົວຢ່າງປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ບໍ່ໄວ້ໜ້າໃຜເດີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄປປະຊຸມຕ່າງປະເທດກັບມາກະ ໂອ ກັກໂຕເ ພິ່ນແລ້ວ 14 ມື້ ແລ້ວກໍກວດເບິ່ງ ຄັນບໍ່ມີເຊື້ອໂຄວິດ-19 ແລ້ວກະຈັ່ງປ່ອຍເມືອບ້ານຈັ່ງຊີ້ ອັນນີ້ນີ້ ໃນລາວນີ້ເພິ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນເລີ່ມຂຶ້ນແຕ່ມື້ໃດມາເນາະ ອັນນະໂຍບາຍໃໝ່ເພິ່ນນີ້ນະ ອັນນີ້ກໍເຫັນບອກວ່າເລີ່ມຂຶ້ນມາຫ ວ່າງໄວໆນີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າລາວເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນນີ້ນະ ກະແປວ່າເພິ່ນຢ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ຊິມານຳພວກນີ້ນີ້ ແລ້ວສ່ວນໃຫຍ່ຖືວ່າພວກວິຊາການ ຫຼືວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານ ເຈົ້ານອກເຈົ້ານາຍ ເສັ້ນໃ ຫຍ່ເສັ້ນໂຕ ທີ່ເຂົ້າມາລາວແບບທີ່ທ່ານເວົ້ານີ້ ແຕ່ກ່ອນນີ້ແປວ່າມີການປ່ອຍໄປນີ້ນະ ແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ນີ້ມາຈາກປະເທດໃດ ບໍ່ແມ່ນມາຈາກຈີນພຸ້ນບໍ່ ເຊັ່ນວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງໆ ຫຼືວ່າທາງການຂັ້ນສູງຂອງຫວຽ ດນາມ ພະນັກງານຕ່າງໆເຂົ້າມາບໍ່ ຫຼືວ່າທາງການໄທພີ້ບໍ່ ຫຼືວ່າແນວໃດເນາະ ທີ່ຜ່ານມາເນາະ ເຫັນຫຼາຍເທື່ອກະຊິເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກປະເທດຈີນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກປະເທດໄທເນາະ ເພາະວ່າເລື່ອງຂ ອງໂຄງການຕ່າງໆນີ້ ເລີ່ອກວ່າທັງຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກໄທ ທັງຄົນງານຈາກໄທນີ້ ກະກະເຂົ້າໄປຫຼາຍ ເປັນຮອງໆຈາກປະເທດຈີນເນາະ ກະແປວ່າພວກເພິ່ນລະວັງແລະ ຫຼືວ່າອາດຈະຢ້ານສາຍພັນອິນເດຍບໍ່ Delta ກັບ Kappa ບໍ່ ກະບໍ່ຈັກແລ້ວ ແລ້ວໃນເມື່ອເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເຂັ້ມແຂງ ທຸກດ້ານບໍ່ ຍົກຕົວຢ່າງທະຫານ ຕຳຫຼວດ ກອງຫຼອກກອງຫຼອນ ຕະຫຼອດເຖິງສາທາລະນະສຸກພ້ອມບໍ່ ອັນນີ້ກະທຸກສ່ວນເນາະ ໄດ້ປະກອບກັ ນ ໂດຍສະເພາະຕອນນີ້ທາງກວດຄົນເຂົ້າເມືອງກະໄດ້ຈັບມື ບໍ່ວ່າຊິເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທະຫານເນາະ ພະຍາຍາມກວດກາເຂດແດນ ບໍ່ໃຫ້ມີການລັກເຂົ້າເມືອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍ
SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook